ບັນດາແຟນໆສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ທີ່ຮັກແພງ ພົບກັນອີກຕາມນັດໝາຍ ມື້ນີ້ວັນນະສອນຈະນຳເອົາເພງຕາມຄຳຂໍມາສະເໜີທ່ານ ກະລຸນາເຂົ້າສູ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ນະບັດນີ້ ສະບາຍດີ ແລະ ວັນນ ະສອນກໍດີໃຈທີ່ໄດ້ກັບມາໂອ້ລົມ ແລະ ຈັດເພງມ່ວນໆໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງເຊັ່ນເຄີຍ ໃນລາຍການສຽງເພງຈາກແດນໄກຂອງ VOA ໃນທຸກໆແລງວັນອາທິດ ແບບສະບາຍໆເປັນກັນເອງ ຂໍເລີ່ມດ້ວຍເພງ ຮັກສາວໝໍລຳ ຂອງຄູ່ສິນລະປິນໜຸ່ມສາວຈາກ ສປປ ລາວ ແລະ ຫວັງວ່າຫຼາຍໆທ່ານຄົງຈະພໍໃຈ ແນະນຳສຽງຂອງທັງສອງສິນລະປິນ ພູວຽງ ແລະ ປຸກກີ້ ໃນບົດເພງຮັກສາວໝໍລຳ ເອົາໄປຟັງພ້ອມໆກັນເລີຍ

ສ່ວນເພງຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຂອງສິນລະປິນສາວ ປູ ວາດສະໜາ ທີ່ຈະມາຂັບກ່ອມທ່ານຜູ້ຟັງໃນບົດເພງ ແບບວ່າຕາມຫາຄູ່ວ່າຊັ້ນ ຂໍເຊີນໄປຟັງສຽງຫວານໆຂອງນ້ອງປູ ວາດສະໜາ ໄດ້ເລີຍ ໃນບົດເພງ ສັ່ງຟ້າຫາຄູ່

ຂໍສົ່ງທ່ານຜູ້ຟັງເຂົ້ານອນດ້ວຍເພງຫວານໆຂອງ ອຸດອນ ວົງສີ ສິນລະປິນລາວຈາກອອສເຕຣເລຍ ໃນບົດເພງ ຝັນດີທີ່ຮັກ ຊຶ່ງ ອຸດອນ ວົງສີ ກໍຖືວ່າເປັນສິນລະປິນຜູ້ທີ່ມີນ້ຳສຽງຄຸນນະພາບຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ຍັງສືບທອດ ແລ ະ ເກັບຮັກສາເພງລາວໄວ້ເປັນຢ່າງດີ ໂດຍການຮວບຮວມເກັບເພງອະມະຕະຂອງລາວໃນອະດີດມາຈັດທຳໃໝ່ ວັນນະສອນຄິດວ່າຖືກໃຈທ່ານຜູ້ຟັງຢ່າງແນ່ນອນ VOA ກໍພະຍາຍາມສົ່ງເສີມ ແລະ ສະໜັບສະໜູ ນສິນລະປິນລາວໃນຕ່າງແດນ ເພື່ອຄົງໄວ້ຊຶ່ງສິລະປະ ວັດທະນະທຳ ແລະ ວັນນະຄະດີອັນດີງາມຂອງລາວສືບຕໍ່ໄປ ແລະ ກໍຈະທະຍອຍນຳສະເໜີເພງໃໝ່ໆຂອງສິລະປິນລາວໜ້າໃໝ່ໃນທົ່ວໂລກ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງ ໄດ້ຮັບຟັງກັນ ແລະວ່າມີຫຍັງ ຫຼື ຢາກຈະຟັງເພງໃດ ກໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນອີເມວເຂົ້າມາຫາທາງເຮົາດ້ວຍ ເພື່ອຈະໄດ້ຈັດໃຫ້ຖືກໃຈທີ່ສຸດ ວັນນະສອນຫວັງວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຈະເລີ່ມເຄີ້ມ ແລະ ຄ່ອຍຫຼັບສະບາ ຍໄປກັບບົດເພງນີ້ ຝັນດີທີ່ຮັກ ຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານນອນຫຼັບຝັນຫວານ ພົບກັນໃໝ່ໃນສັບປະດາໜ້າ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA